ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຂໍຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ແອດເວນຕິດສາກົນ AWR ຂ່າວສານແຫ່ງຄວາມຫວັງສຳລັບທຸກທ່ານໂດຍສະເພາະ ບໍ່ວ່າທ່ານຈະ ເຮັດຫຍັງຢູ່ໃນຕອນນີ້ ລາຍການຂອງເຮົາກໍຈະມາຢູ່ເປັນເພື່ອນທ່ານຜູ້ຟັງຕາມເຊັ່ນເຄີຍ ພ້ອມກັບນຳສິ່ງດີໆມີປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງມາໃຫ້ແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງທຸກໆມື້ໃນວັນ ແລະ ເວລາດຽວກັນນີ້ ດັ່ງນັ້ນ ມື້ນີ້ຂ້າພະ ເຈົ້າ ທ້າວສັນຍາ ຈະມາຢູ່ເປັນເພື່ອນທ່ານຜູ້ຟັງ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າ ນາງພອນທິບ ກໍເຊັ່ນດຽວກັນ ພວກເຮົາທັງສອງມາພ້ອມກັບສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈ ສຳລັບທ່ານຜູ້ຟັງໂດຍສະເພາະ ສຳລັບມື້ນີ້ເຮົາມີລາຍການຫຍັງ ແດ່ ອ້າຍສັນຍາ ໃນມື້ນີ້ ທ່ານນາງປາດຖະໜາຈະນຳລາຍການຊີວິດເຕັມຮ້ອຍ ການມີສຸຂະພາບດີດ້ວຍວິທີງ່າຍໆ ມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງຕາມເຊັ່ນເຄີຍ ຈາກນັ້ນອ້າຍສຳລານຈະນຳເອົາບົດເພງທີ່ມ່ວນຊື່ນມ າສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງ
ແລະ ອາຈານສິງຫາ ກໍຈະນຳເອົາເລື່ອງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູມານຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງ ລາຍການທັງໝົດນີ້ຈະມາພົບກັບທ່ານອີກຈັກໜ່ອຍ
ຕໍ່ໄປນີ້ຂໍເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການຊີວິດເຕັມຮ້ອຍ ຈາກທ່ານນາງປາດຖະໜາໄດ້ເລີຍ ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງ ຂ້າພະເຈົ້າເຄີຍໄດ້ຍິນຫຼາຍຄົນຈົ່ມວ່າ ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ກິນຫຼາຍ ເປັນຫຍັງຄືມາຕຸ້ຍໆ ແລະ ກໍຕຸ້ຍ ຂຶ້ນທຸກມື້ ແຕ່ເມື່ອມາຖາມກ່ຽວກັບອາຫານທີ່ເຮົາກິນໃນແຕ່ລະມື້ນັ້ນກໍໄດ້ແຕ່ຍິ້ມ ເພາະວ່າອາຫານເຫຼົ່ານີ້ມີໄຂມັນ ແປ້ງ ແລະ ເຂົ້າໜົມຫວານ ອາຫານປະເພດນີ້ເຖິງແມ່ນວ່າຈະກິນມື້ລະເລັກມື້ລະນ້ອຍ ແຕ່ເ ມື່ອເຮົາກິນເຂົ້າໄປເລື້ອຍໆ ກໍຈະສາມາດເຮັດໃຫ້ເຮົາຕຸ້ຍໄດ້ ທ່ານຜູ້ຟັງຮູ້ບໍ່ວ່າອາຫານປະເພດໃດທ່ານສາມາດກິນຫຼາຍໆໄດ້ ແຕ່ວ່າບໍ່ຕຸ້ຍ ເຮົາມາເບິ່ງນຳກັນວ່າມີຫຍັງແນ່ ແຕ່ອື່ນໝົດ ເຮົາຈະມາເບິ່ງກ່ອ ນວ່າຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາມີຄວາມຕ້ອງການທີ່ແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ ອາຫານທີ່ຮ່າງກາຍຂອງທ່ານ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງການມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຈັ່ງໃດ ອີກທັງການເຜົາຜານກໍແຕກຕ່າງກັນ ດ້ວຍເຫ ດນີ້ເຮົາຈຶ່ງຕ້ອງສຳຫຼວດເບິ່ງຮ່າງກາຍຂອງຕົນເອງ ເຮົາບໍ່ຄວນຕາມໃຈປາກ ເພາະມັນຈະສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ມີບັນຫາດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາຕົກເປັນທາດຂອງຄວາມຄິດ ແລະ ມີຜົນກະທົບຕໍ່ ກະເພາະຂອງເຮົາອີກ ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ບອກໃຫ້ທ່ານທໍລະມານຕົວເອງ ກົງກັນຂ້າມ ເຮົາຈະພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາໄດ້ຮັບສານອາຫານຢ່າງພຽງພໍ ດ້ວຍວິທີທີ່ບໍ່ຕ້ອງເປັນຫ່ວງວ່າຈະ ມີນ້ຳໜັກເກີນໄປ ທ່ານຜູ້ຟັງຢ່າລືມເດີວ່າເມື່ອໃດທີ່ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາສະສົມແຄລໍຣີໄວ້ຫຼາຍກວ່າ 3,500 ແຄລໍຣີແລ້ວ ກໍຈະຖືກປ່ຽນໄປເປັນໄຂມັນ ແລະ ເມື່ອບວກໄຂມັນຂອງເຮົາມີແລ້ວ ຈະເພີ່ມຂຶ້ນສູງເຖິງ 1 ເ ຖິງ 2 ກິໂລ ແລະ ຢ່າລືມອີກເດີວ່າ ເຄັດລັບຂອງການກິນແລ້ວບໍ່ຕຸ້ຍ ຈະເຮັດໃຫ້ສຳເລັດໄດ້ນັ້ນກໍຄືການກິນອາຫານໃຫ້ພຽງພໍຕາມຮ່າງກາຍຂອງເຮົາທີ່ຕ້ອງການ ແລະ ບໍ່ແມ່ນວ່າກິນອາຫານທີ່ຕາມໃຈຕົວເອ ງຫຼືວ່າຕາມໃຈປາກ ວິທີທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ນ້ຳໜັກບໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນນັ້ນກໍຄື ໃຫ້ການກິນອາຫານຈຳພວກຜັກສົດ ຜັກໜຶ້ງ ຫຼື ຜັກລວກໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ແຕ່ລະວັງຢ່າໃສ່ເຄື່ອງເທດ ຫຼືວ່ານ້ຳປຸງສະລັດຫຼາຍເກີນໄປ ບໍ່ໃສ່ພືດທີ່ໃຫ້ສາ ນອາຫານຫຼາຍເຊັ່ນ ສາລີ ມັນເຜືອກ ຫຼື ໝາກອຶ ແລະ ແນ່ນອນໝາກໄມ້ສົດຊະນິດຕ່າງໆ ກິນຫຼາຍເທົ່າໃດກໍຍິ່ງດີ ໝາກໄມ້ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາອີ່ມ ແລະ ໄດ້ຄຸນຄ່າທາງອາຫານ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມີແຄໂລຣີໜ້ອຍລົງ ສ່ວນອ າຫານທີ່ເຮົາບໍ່ຄວນກິນກໍໄດ້ແກ່ ອາຫານທີ່ຜ່ານການປ່ຽນແປງ ຫຼື ອາຫານສຳເລັດຮູບ ອາຫານທີ່ເຄັມ ຫຼື ຫວານ ອາຫານເຫຼົ່ານີ້ຈະມີປະລິມານແຄໂລຣີສູງ ແລະ ກໍແພງ ບໍ່ມີຄຸນຄ່າທາງອາຫານ ແລະ ເສັ້ນໃຍອາ ຫານກໍໜ້ອຍ ອາຫານຈຳພວກຊີ້ນສັດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຂອງນົມມີຄຸນຄ່າອາຫານສູງ ມີໄຂມັນສູງ ແລະ ແຄໂລຣີສູງ ແຕ່ມີເສັ້ນໃຍໜ້ອຍ ຖ້າຈະໃຫ້ດີກໍຄວນດື່ມນ້ຳມື້ລະ 6 ເຖິງ 8 ຈອກ ສ່ວນເຄື່ອງດື່ມຊະນິດອື່ນໆ ເ ຊັ່ນ ນ້ຳອັດລົມ ເປັບຊີ ຫຼື ນ້ຳຫວານ ຄວນດື່ມເມື່ອມີໂອກາດພິເສດເທົ່ານັ້ນ ແລະ ນອກຈາກນີ້ຄວນອອກກຳລັງກາຍດ້ວຍການຍ່າງຢ່າງຕ່ຳ 30 ນາທີ ຫຼື 1 ຊົ່ວໂມງ ແລ້ວທ່ານຈະມີສຸຂະພາບທີ່ແຂງແຮງ ການອອກກຳ ລັງກາຍເປັນຢາວິເສດສຳລັບສຸຂະພາບຂອງເຮົາ ຂໍ້ຕໍ່ໄປນີ້ເປັນຂໍ້ທີ່ສຳຄັນອີກຂໍ້ໜຶ່ງ ນັ້ນກໍຄື ເຮົາຕ້ອງຮູ້ຈຸດອ່ອນຂອງຕົວເອງໃຫ້ໄດ້ ເມື່ອເຮົາກິນອັນໃດອັນໜຶ່ງແລ້ວເຊົາກິນບໍ່ໄດ້ ໂດຍສະເພາະເຂົ້າໜົມທີ່ຈ ະເຮັດໃຫ້ເຮົາຕຸ້ຍ ແຕ່ຖ້າເຊົາບໍ່ໄດ້ແທ້ໆ ໃຫ້ພະຍາຍາມກິນໝາກໄມ້ສົດ ຫຼືວ່າໝາກໄມ້ແຫ້ງ ເປັນການທົດແທນກໍໄດ້ເນາະ ຫຼື ການເຮັດວຽກເຮັດງານ ຟັງເພງ ວັງ ຟັງວິທະຍຸກໍໄດ້ ສິ່ງສຳຄັນອີກຢ່າງໜຶ່ງທີ່ເຮົາ ຄວນບໍ່ລືມກໍຄື ພະລັງງານຄວາມເຊື່ອຈາກສາສະໜາ ເພາະການວາງໃຈໃນພະເຈົ້າ ແລະ ຍຶດໝັ້ນໃນຫຼັກສາສະໜານັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ການປະພຶດຂອງເຮົາດີຂຶ້ນ ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຜູ້ເປັນເຈົ້າ ເພື່ອໃຫ້ມີກ ຳລັງຕໍ່ສູ້ກັບສິ່ງທີ່ຈູງໃຈທີ່ພາເຮັດໃຫ້ທ່ານຕາມໃຈຂອງໂຕເອງ ທ່ານຜູ້ຟັງ ບໍ່ມີສູດ ຫຼື ວິທີໃດທີ່ຈະປ້ອງກັນຄວາມບໍ່ຕຸ້ຍໃຫ້ໄດ້ 100% ດອກ ທຸກຢ່າງຂຶ້ນກັບໂຕເອງ ຖ້າເຮົາຕັ້ງໃຈປະຕິບັດແຕ່ວັນນີ້ເພື່ອສຸຂະພາບ ແລ ະ ຄວາມສຸກ ແລະ ການປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຄ່າຢາໃນຕອນທີ່ເຮົາບໍ່ສະບາຍເພາະການກິນຂອງເຮົາ ຫຼື ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄ່າແພດ ຄ່າໝໍໃນມື້ໜ້າ ຂ້າພະເຈົ້າວ່າມັນດີກວ່າແມ່ນບໍ່ ສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດກໍຄື ຄວາມຕັ້ງໃຈ ແລ ະ ກຳລັງໃຈ ຄວາມຕັ້ງໃຈ ແລະ ກຳລັງໃຈບໍ່ແມ່ນສຳລັບການກິນເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາປະສົບຜົນສຳເລັດໃນດ້ານອື່ນໆຂອງຊີວິດອີກ ພະຄຳຄຳພີໄດ້ບອກອີກວ່າ ພີ່ນ້ອງທັງຫຼາຍຂອງເຮົາເອີຍ ແມ່ນຢູ່ເ ຮົາບໍ່ໄດ້ຄິດວ່າເຮົາຊະນະແລ້ວ ແຕ່ສິ່ງໜຶ່ງທີ່ເຮົາເຮັດແມ່ນ ລືມສິ່ງທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ ແລະ ບຸກຕົວເຕັມກຳລັງເພື່ອຈະໄປເຖິງສິ່ງຢູ່ຂ້າງໜ້າ ສະນັ້ນເຮົາຈຶ່ງແລ່ນບັກບານມຸ່ງໜ້າໄປສູ່ຫຼັກໄຊ ເພື່ອຈະໄດ້ຮັບລາງວັ ນ ແມ່ນແລ້ວທ່ານຜູ້ຟັງ ລາງວັນຄືຄວາມສົມບູນ ຄວາມສຸກ ຫຼື ຄືສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນປາດຖະໜາ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍໃຫ້ກຳລັງໃຈໃຫ້ແກ່ທຸກທ່ານ ແລະ ເຮົາຈະມາພົບກັນໃນລາຍການໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ຂໍລາທ່ານໄປກ່ອນ ສະ ບາຍດີ ທ່ານນາງປາດຖະໜາໄດ້ນຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງໄປແລ້ວ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າກໍຖືໂອກາດນີ້ແນະນຳປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ເຊິ່ງເປັນຄູ່ມືໃນການຮັກສາສຸຂະພາບດ້ວຍວິທີງ່າຍໆ ທີ່ຍິນດີຈະມອບໃຫ້ແກ່ທ່ານຟ ຣີ ຂໍເຊີນທ່ານຖ້າຟັງວິທີຂໍປຶ້ມໃນຕອນທ້າຍຂອງລາຍການ
ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແອັດເວນຕິສສາກົນ AWR

ບົດເພງທີ່ມ່ວນ ແລະ ໜ້າສະອອນໃຈນັ້ນ ບໍ່ພຽງແຕ່ໃຫ້ຄວາມບັນເທີງແກ່ທ່ານເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ເພງຊີວິດຄຣິສຕຽນຈະໃຫ້ແງ່ຄວາມຄິດໃນການດຳເນີນຊີວິດໃນແຕ່ລະມື້ນຳ ຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງເພງຈາກອ້າຍສຳ ລານໄດ້ເລີຍ

Singapore 298186 ຫຼື ອີເມວມາກໍໄດ້ lao@awr.org lao@awr.org
ອາຈານສິງຫາກໍຈະນຳເອົາເລື່ອງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູມານຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງ ເຊີນທ່ານຮັບຟັງເລື່ອງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູຈາກອາຈານສິງຫາໄດ້ເລີຍ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງ ເຮົາມາພົບກັນອີກແລ້ວໃນລາຍການຂອງມື້ນີ້ ສຳລັບມື້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າມີຄຳຖາມສຳລັບທຸກໆທ່ານ ແຕ່ລະມື້ທ່ານມີຄວາມກະວົນກະວາຍໃນເລື່ອງການຕ່າງໆ ຫຼື ບໍ່ ຖ້າຫາກທ່ານຢາກຈະຖາ ມຂ້າພະເຈົ້າ ຂ້າພະເຈົ້າຈະຕອບວ່າ ມີ ແຕ່ມັນຂຶ້ນຢູ່ກັບວ່າສິ່ງທີ່ເຮົາກັງວົນນັ້ນຄືຫຍັງ ມີຜົນຕໍ່ຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້າຢ່າງໃດ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າມີວິທີແກ້ໄຂໄດ້ຢ່າງໃດ ຂ້າພະເຈົ້າຢາກຈະໃຫ້ ທ່ານຜູ້ຟັງມາຟັງນຳກັນເຖິງຜົນເສຍທີ່ເກີດຈາກຄວາມກະວົນກະວາຍວ່າມີຫຍັງແດ່ ຂໍ້ທີ 1 ແມ່ນມີຜົນເສຍຕໍ່ສຸຂະພາບ ເມື່ອຈິດໃຈຂອງທ່ານມີແຕ່ຄວາມວິຕົກກັງວົນ ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານນອນບໍ່ຫຼັບ ກິນເຂົ້າບໍ່ແຊ ບ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ອາຫານບໍ່ຍ່ອຍ ຈິດໃຈຫ່ຽວແຫ້ງ ຕົວຢ່າງ ເວລາລູກຊາຍລູກສາວອອກໄປກັບໝູ່ຄູ່ເວລາກາງຄືນ ພໍ່ແມ່ກໍຈະເປັນຫ່ວງ ນອນບໍ່ຫຼັບ ຫຼື ເວລາທີ່ທ່ານຖືກໄລ່ອອກຈາກວຽກຈາກງານ ແລະ ບໍ່ມີວຽກເຮັດ ງານທຳ ຄວາມຮູ້ສຶກບໍ່ດີເຫຼົ່ານີ້ກໍຈະລົບກວນທ່ານ ເຮັດໃຫ້ທ່ານຮູ້ສຶກຢ້ານ ແລະ ບໍ່ສະບາຍໃຈ ຂໍ້ທີ 2 ຈິດໃຈໝົກມຸ້ນຢູ່ກັບບັນຫາທີ່ກັງວົນນັ້ນ ເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີສະມາທິໃນການເຮັດແນວອື່ນ ເກີດການກະລົກກະລົນ ກະ ວົນກະວາຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເສຍການຮຽນ ຂໍ້ທີ 3 ການຮ້ອນຮົນເຮັດໃຫ້ຜົນຂອງວຽກງານຂອງເຮົານັ້ນອອກມາບໍ່ດີ ມັນເຮັດໃຫ້ເຮົາເສຍວຽກເສຍງານ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຂໍ້ທີ 4 ນີ້ ເຮັດໃຫ້ອາລົມເສຍ ອາດຈ ະສະແດງອາການທີ່ບໍ່ພໍໃຈ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບຕໍ່ຄົນອື່ນ ແລະ ຂໍ້ທີ 5 ເຮັດໃຫ້ຄວາມສາມາດໃນດ້ານຕ່າງໆນັ້ນຫຼຸດລົງ ເຮັດໃຫ້ຄວາມເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າ ຫຼື ຄວາມເຊື່ອທາງດ້ານສາສະໜາຫຼຸດລົງ ແຕ່ເຮົາ ຕ້ອງແຍກໃຫ້ອອກລະຫວ່າງຄວາມກະວົນກະວາຍ ກັບຄວາມເປັນຫ່ວງທີ່ມີເຫດຜົນ ຊຶ່ງເປັນສິ່ງທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີນັ້ນ ວ່າມັນເປັນແນວໃດກັນແທ້ ຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍນັ້ນມັນກໍມີປະໂຫຍດ ເຮັດໃຫ້ເຮົາວ າງແຜນການ ວາງເປົ້າໝາຍ ແລະ ກຳນົດເວລາໃນການເຮັດໜ້າທີ່ວຽກງານ ເຊິ່ງມັນເປັນຜົນທີ່ດີ ໃນການວາງແຜນເຮັດວຽກດ້ວຍການມີໃຈເປັນຫ່ວງເປັນໃຍຢ່າງມີເຫດມີຜົນ ມັນຈະຊ່ວຍຫຼຸດການກະວົນ ກະວາຍໄດ້ ເຊັ່ນ ເຮົາຫ່ວງວ່າຖ້າບໍ່ໄດ້ຮຽນໜັງສືນັ້ນ ຈະເຮັດໃຫ້ການທຳມາຫາກິນນັ້ນພົບກັບຄວາມລຳບາກຍາກເຂັນ ຖ້າຂີ້ຄ້ານເຮັດວຽກຢ່າງເອົາຈິງເອົາຈັງ ກໍອາດຈະຖືກໄລ່ອອກຈາກວຽກເຮັດງານ ທຳກໍໄດ້ ຫຼື ຖ້າເຮົາບໍ່ປະຢັດ ເມື່ອເງິນໝົດແລ້ວ ເຮົາຊິເອົາຫຍັງມາໃຊ້ມາຈ່າຍອີກຕໍ່ໄປ ຕົວຢ່າງເຫຼົ່ານີ້ແຫຼະເປັນຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ດີ ສາມາດເຮັດໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າເອງ ປັບປຸງຕົວເອງຢູ່ສະເໝີ ສະ ແຫວງຫາຄວາມຮູ້ໃໝ່ໆຢູ່ສະເໝີ ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ເຮົາພັດທະນາຕົວເອງຢ່າງບໍ່ຢຸດຢ່ອນ ເຖິງຈະເປັນຜົນດີຕໍ່ການເຮັດວຽກເຮັດງານ ແລະ ເພີ່ມຄວາມຮູ້ໃຫ້ແກ່ເຮົາເອງນຳກໍຕາມ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເຊື່ອວ່າ ການປ່ອຍຕົວໄປຕາມໂຊກຊະຕານັ້ນ ຈະເປັນວິທີດຳເນີນຊີວິດຂອງຄົນທີ່ມີປັນຍາ ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວວ່າ ເຮົາບອກທ່ານທັງຫຼາຍວ່າ ຢ່າກະວົນກະວາຍເຖິງຊີວິດຂອງໂຕເອງວ່າຈະກິນຫຍັງ ຈະດື່ມຫຍັງ ແລ ະ ກະວົນກະວາຍວ່າຈະນຸ່ງຫົ່ມຫຍັງ ຊີວິດຂອງເຮົາສຳຄັນກວ່າອາຫານບໍ່ແມ່ນຫຼື ແລະ ຮ່າງກາຍກໍສຳຄັນຍິ່ງກວ່າເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມບໍ່ແມ່ນບໍ ເຮົາລອງມາສັງເກດເບິ່ງນົກທັງຫຼາຍຢູ່ເທິງທ້ອງຟ້າລອງເບິ່ງ ພວກ ມັນບໍ່ໄດ້ຫວ່ານ ບໍ່ໄດ້ເກັບກ່ຽວ ບໍ່ໄດ້ທ້ອນໂຮມສະບຽງອາຫານໄວ້ ແຕ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງພວກເຮົາ ຜູ້ສະຖິດຢູ່ເທິງຟ້າສະຫວັນ ຊົງລ້ຽງດູພວກມັນໄວ້ ທ່ານຍິ່ງປະເສີດກວ່ານົກພວກນັ້ນບໍ່ແມ່ນຫຼື ບໍ່ມີຜູ້ໃ ດດອກ ເມື່ອກະວົນກະວາຍແລ້ວຈະສາມາດຕໍ່ອາຍຸໃຫ້ຍາວຂຶ້ນໄປໄດ້ອີກໜ້ອຍໜຶ່ງ ການທີ່ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວແບບນີ້ ກໍເພາະວ່າຫຼາຍຄົນສະແຫວງຫາສິ່ງທີ່ຕົວເອງຕ້ອງການ ເຊິ່ງມັນເກີນຄວາມຈຳເປັນສຳ ລັບເຂົາ ຈົນບໍ່ສົນໃຈກັບສຸຂະພາບຂອງຕົນເອງ ບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ຄອບຄົວ ຈົນອາດຈະເປັນເຫດໃຫ້ເສຍໃຈພາຍຫຼັງ ເມື່ອລູກເປັນຄົນເສເພ ບໍ່ສົນໃຈໃນເລື່ອງການຮ່ຳການຮຽນ ແລະ ປະພຶດໂຕບໍ່ເໝາະສົມ ເພ າະຂາດການເອົາໃຈໃສ່ຈາກຜູ້ເປັນພໍ່ ແລະ ແມ່ ເຮົາຢ່າຄິດວ່າເມື່ອເຮົາມີເງິນແລ້ວເຮົາຈະໃຫ້ລູກທຸກຢ່າງ ເພາະນີ້ມັນບໍ່ແມ່ນຄຳຕອບທີ່ຖືກຕ້ອງ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ສາວົກຂອງພຣະເຢຊູຄົນໜຶ່ງກ່າວວ່າ ດ້ວຍວ່າພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ເອົາສິ່ງໃດເຂົ້າມາໃນໂລກນີ້ສັນໃດ ພວກເຮົາກໍເອົາສິ່ງໃດອອກໄປຈາກໂລກນີ້ບໍ່ໄດ້ສັນນັ້ນ ເພາະສະນັ້ນແຫຼະ ຖ້າພວກເຮົາມີອາຫານການກິນກັບເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມກໍຄວນພໍແລ້ວສຳລັ ບພວກເຮົາ ແຕ່ຄົນທີ່ຢາກລ້ຳຢາກລວຍກໍຕົກຢູ່ໃນສິ່ງທີ່ຍົ່ວຍວນກວນໃຈ ເຂົາຈຶ່ງຖືກບ້ວງແຮ້ວຂອງບັນດາກິເລດຕັນຫາອັນໂງ່ງ່າວ ແລະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມເຈັບປວດ ຊຶ່ງດຶງຈ່ອງຄົນເຫຼົ່ານັ້ນລົງສູ່ຄວາມພິນາ ດຈິບຫາຍ ດ້ວຍວ່າເງິນຄຳເປັນຮາກຖານຂອງຄວາມຊົ່ວທຸກຢ່າງ ບາງຄົນຢາກຮັ່ງມີສີສຸກຫຼາຍຈົນໄດ້ປະຖິ້ມຄວາມເຊື່ອ ແລ້ວກໍເປັນທຸກໃຈຫຼາຍປະການ ທ່ານຜູ້ຟັງ ການທີ່ເປັນຄົນຮັ່ງມີນັ້ນ ກໍບໍ່ແມ່ນເລື່ອງເ ສຍຫາຍອັນໃດດອກ ຫາກຕັ້ງຢູ່ເທິງພື້ນຖານຂອງຄວາມຊື່ສັດສຸດຈະລິດ ນອກຈາກການສອນບໍ່ໃຫ້ພວກເຮົາວິຕົກທຸກຮ້ອນແລ້ວ ພຣະເຢຊູໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ສະແຫວງຫາອີກສິ່ງໜຶ່ງ ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວວ່າ ທ່ານຈົ່ງສ ະແຫວງຫາແຜ່ນດິນສະຫວັນຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະຄວາມຊອບທຳຂອງພຣະອົງສະກ່ອນ ແລ້ວພຣະອົງຈະເພີ່ມເຕີມສິ່ງທັງຫຼາຍທັງປວງນັ້ນໃຫ້ແກ່ທ່ານ ເພາະສະນັ້ນ ຢ່າກະວົນກະວາຍເຖິງເລື່ອງມື້ອື່ນ ເພາ ະວ່າມື້ອື່ນມັນກໍມີເລື່ອງກະວົນກະວາຍຂອງມັນເອງ ແຕ່ລະມື້ກໍມີຄວາມທຸກພໍຢູ່ແລ້ວ ໃຫ້ເຮົາສະແຫວງຫາພຣະເຈົ້າສະກ່ອນ ສິ່ງທັງປວງນັ້ນ ພຣະອົງຈະປະທານໃຫ້ຕາມທີ່ຈຳເປັນສຳລັບເຮົາ ຂ້າພະເຈົ້າມີ ເລື່ອງທີ່ຈະເລົ່າໃຫ້ທ່ານຟັງ ຊຶ່ງເປັນເລື່ອງກ່ຽວກັບຜູ້ທີ່ມີຍານພິເສດ ຊຶ່ງເປັນຄົນເຢຍລະມັນຊື່ວ່າທໍເຣີ ໄດ້ຖາມຂໍທານຄົນໜຶ່ງວ່າ ເພື່ອນເອີຍ ຂໍໃຫ້ພຣະເຈົ້າຊົງປະທານມື້ທີ່ດີໃຫ້ແກ່ເຈົ້າເດີ ຂໍທານຄົນນັ້ນໄ ດ້ຕອບວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈົ້າ ທີ່ພຣະອົງບໍ່ເຄີຍໃຫ້ມື້ທີ່ດີແກ່ຂ້ອຍ ທໍເຣີກໍກ່າວຕໍ່ໄປອີກວ່າ ເພື່ອນເອີຍ ຂໍພຣະເຈົ້າປະທານຊີວິດທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສຸກແກ່ເຈົ້າ ແລະຄົນຂໍທານຄົນນັ້ນກໍຕອບ ວ່າ ຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈົ້າ ທີ່ໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມທຸກຮ້ອນ ທໍເຣີກໍ ປະຫຼາດໃຈກັບຄຳຕອບຂອງຄົນຂໍທານນັ້ນ ຈຶ່ງຄ່ອຍເວົ້າອອກມາວ່າ ເຈົ້າໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ ຂໍທານຄົນນັ້ນກໍຕອບວ່າ ໂອ ເມື່ອຂ້ອຍຢູ່ ສຸກສະບາຍ ຂ້ອຍກໍຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈົ້າ ເມື່ອຝົນຕົກກໍຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈົ້າ ເມື່ອມີຫຼາຍກໍຂອບຄຸນພຣະເຈົ້າ ເມື່ອຂ້ອຍຫິວຂ້ອຍກໍຂອບຄຸນພຣະເຈົ້າ ໃນເມື່ອຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າເປັນຄວາມປະ ສົງດຽວກັບຂອງຂ້ອຍ ແມ່ນຫຍັງທີ່ເຮັດໃຫ້ພຣະເຈົ້າພໍພຣະໄທ ຂ້ອຍກໍພໍໃຈເຊັ່ນດຽວກັນ ເປັນຫຍັງຂ້ອຍຈະຕ້ອງເວົ້າວ່າຂ້ອຍບໍ່ມີຄວາມສຸກລະ ໃນເມື່ອຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ເປັນແບບນັ້ນ ທໍເຣີເບິ່ງໜ້າຄົນຂໍທານນັ້ນດ້ ວຍຄວາມສົງໄສ ພ້ອມກັບຖາມວ່າ ເຈົ້າເປັນໃຜກັນແທ້ ຄົນຂໍທານນັ້ນເລີຍຕອບວ່າ ເຮົາເປັນກະສັດ ທໍເລີກໍຍິ່ງງົງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ແລະຖາມອີກວ່າ ແລ້ວພຣະລາຊະວັງຂອງເຈົ້າຢູ່ໃສ ແຕ່ຄົນຂໍທານຄົນນັ້ນກໍຕອ ບແບບງຽບໆວ່າ ມັນກໍຢູ່ທີ່ໃຈເຮົານີ້ເດ ແມ່ນແລ້ວທ່ານຜູ້ຟັງເອີຍ ຄວາມທຸກ ຄວາມກັງວົນໃຈ ຄວາມໂສກເສົ້າ ຫຼືມ່ວນຊື່ນນັ້ນ ແມ່ນຢູ່ທີ່ໃຈຂອງເຮົານັ້ນເອງ ດັ່ງນັ້ນເຮົາຄວນເອົາຄວາມທຸກກັງວົນນີ້ຝາກໄວ້ກັ ບພຣະເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຮົາຍິນດີທີ່ຈະຊ່ວຍເຮົາຢູ່ສະເໝີ ທ່ານຜູ້ຟັງເອີຍ ມາຮອດບ່ອນນີ້ເວລາຂອງພວກເຮົາກໍໝົດລົງອີກແລ້ວ ພົບກັນໃໝ່ໃນໂອກາດໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ ສະບາຍດີ ທ່ານໄດ້ຮັບຟັງຄຳສອ ນຂອງພຣະເຢຊູຈາກອາຈານສິງຫາໄປແລ້ວ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາທີ່ໄດ້ນຳມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໃນມື້ນີ້ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແອ ດເວນຕິດສາກົນ AWR
ທ່ານຜູ້ຟັງເອີຍ ລາຍການຂອງເຮົາມີປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ຢາກຈະມອບໃຫ້ແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໄດ້ອ່ານຟຣີທຸກຄົນ ໃນຂະໜາດກະທັດຮັດ ພຽງແຕ່ທ່ານຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາເທົ່ານັ້ນ ປຶ້ມ ເຫຼັ້ມນີ້ກໍຈະເປັນຂອງທ່ານ ແລະປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ກໍຈະໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບສຳລັບສະມາຊິກທຸກຄົນໃນຄອບຄົວຂອງທ່ານອີກດ້ວຍ ໃນຕອນທ້າຍຂອງປຶ້ມກໍຈະມີຄຳຖາມ ໃຫ້ທ່ານໄດ້ຝຶກຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸ ຂະພາບນຳອີກດ້ວຍ
ຫາກທ່ານຜູ້ຟັງມີຂໍ້ຄິດເຫັນປະການໃດ ກ່ຽວກັບລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ພວກເຮົາຢາກຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ ຫຼືຂໍ້ບົກຜ່ອງຂອງທາງລາຍການຂອງເຮົາ ດັ່ງນັ້ນຂໍໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນຈົດໝາຍມາທີ່ລາຍກ ານຂອງເຮົາໄດ້ ພວກເຮົາຍິນດີທີ່ຈະຕອບຈົດໝາຍຂອງທ່ານທຸກໆສະບັບເນາະ
ຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງສົ່ງມາຕາມທີ່ຢູ່ນີ້ ລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ 798 Thompson Road Singapore

ຂໍເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ໄດ້ອີກໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງເລື່ອງລາວສຸຂະພາບ ແລະຄຳສອນຂອງພະເຢຊູ ຢ່າລືມຕິດຕາມຮັບຟັງເດີ້ທ່ານຜູ້ຟັງ
ລາຍການຂອງເຮົາຢາກຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ ດັ່ງນັ້ນຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງ ກະລຸນາຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາໄດ້ເດີ້ ທາງລາຍການຂອງພວກເຮົາຍິນດີຈະສົ່ງປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ເພື່ອເປັນການຂອບໃຈທ່ານຜູ້ຟັງ ດັ່ງນັ້ນຂໍເຊີນທ່ານຟ້າວໆຂຽນເຂົ້າມາແດ່ເດີ້ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາໃນມື້ນີ້ ສຳລັບມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າ ທ້າວສັນຍາ ແລະຂ້າພະເຈົ້ານາງພອນທິບ ຂໍລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອ ນ ພົບກັນໃໝ່ໃນລາຍການໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ຂໍກ່າວຄຳວ່າ ສະບາຍດີ ສະບາຍດີ